قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى.
خىتاي دائىرىلىرى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا بېيجىڭدىن باشقا ئۇيغۇر ئېلىدە ئىككىنچى بىر خىتاي پايتەختى تەسىس قىلىش پىلانىنى ئوتتۇرىغا قويغان جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە خىتايدىكى بىر قانچە ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ تەتقىقاتچىلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەبلەغ سېلىشى بىلەن بۇ ھەقتە مەخسۇس بىر دوكلات تەييارلىغان خىتاينىڭ ئىككىنچى پايتەختىنى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قايسى جايىغا قۇرىدىغانلىقى تېخى ھازىرچە ئاشكارا بولمىغان بولسىمۇ لېكىن مەزكۇر تەتقىقات دوكلاتىدا ئۇنى ئۈرۈمچى ياكى قەشقەر ئەتراپىدا قۇرۇش تەۋسىيە قىلىنغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسىنىڭ خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە تەتقىقات دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئىككىنچى پايتەختىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە قۇرۇلۇشى ئىقتىسادىي تەڭپۇڭلۇقنى ئىشقا ئاشۇرۇپ خىتاينىڭ ياۋرو ئاسىيا بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كۈچەيتىدىغانلىقى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئانا ۋەتىنى بولغان بۇ رايوندىكى مىللەتلەر مۇناسىۋىتىدىكى جىددىيلىكنى پەسەيتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن ئەگەر بۇنداق بىر پىلان ئىشقا ئاشۇرۇلسا ئەسلىدىنلا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا قاتتىق تەسىرگە ئۇچرىغان بۇ رايوننىڭ نوپۇس قۇرۇلمىسى ۋە مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكلىرى تۈپتىن ئۆزگەرتىلىپ رايوننىڭ تېخىمۇ تېز خىتايلىشىشىنى پەيدا قىلىدۇ دەپ قارالماقتا مەلۇم بولۇشىچە بۇ دوكلات فۇدەن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جوۋېن بىلەن سىچۈەن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى مېيجىن باشچىلىقىدىكى بىر تەتقىقات گۇرۇپپىسى تەرىپىدىن تەييارلانغان تەتقىقات دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئىككىنچى پايتەختىنىڭ ئۈرۈمچى ياكى قەشقەر ئەتراپىدا قۇرۇلۇشى خىتاينىڭ يەرلىك مىللەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىپ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا پايدىلىق ئىكەنلىكى قەيت قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن ئىككىنچى پايتەختنىڭ فۇنكسىيەسىنىڭ بېيجىڭ بىلەن قانداق تەقسىم قىلىنىدىغانلىقى ھەققىدە كۆپ ئۇچۇر بېرىلمىگەن جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسىنىڭ قەيت قىلىشىچە، تۆت يىللىق مەزكۇر پىلانغا قاتناشقۇچى تەتقىقاتچىلار بۇ پىلاننىڭ گېئوسىياسىي ۋە مۇھىت جەھەتلەردىكى خەۋپلەرنى ھەل قىلىش، خىتاي ئىقتىسادىنىڭ جەلپ قىلىش مەركىزىنى قايتا تەڭشەش ۋە ئىقتىسادنىڭ قايتا ئۆسۈشىگە پۇرسەت يارىتىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى بېلەت تاشلاپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق دەپ قارىلىپ كەلگەن كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش توغرىسىدىكى قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللىغان. مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر قانۇن لايىھەسى خىتاي كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۈچىنچى دۆلەت ئارقىلىق ئامېرىكاغا ئېكسپورت قىلىنىشىغا چەكلىمە قويىدىكەن. جۇمھۇرىيەتچى كېڭەش پالاتا ئەزاسى رىك سكوت يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان باياناتىدا، پالاتا ئەزاسى بېل پوزى تەرىپىدىن سۇنۇلغان پارتىيەلەر ھالقىغان قانۇن لايىھەسى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئامېرىكا سودا قانۇنىنى بۇزۇشى، ئۇلارنىڭ بۇ مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىشتا قۇل ئەمگىكى ۋە بالىلار ئەمگىكى ئىشلەتكەنلىكىنى جاۋابكارلىققا تارتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئەنگلىيە شېففلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھېلېنا كېننېدى تەتقىقات مەركىزى ئۆتكەن يىلى ئېلان قىلغان دوكلاتىدا خىتاي كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە زىچ باغلىنىشلىق ئىكەنلىكى، كۈنتاختا خام ئەشياسى ئىشلەپ چىقىرىدىغان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش نامىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك پروگراممىسىغا ئاكتىپ قاتناشقانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى. كېڭەش پالاتا ئەزاسى رىك سكوتنىڭ ئېيتىشىچە، دۆلەت مەجلىسىنىڭ قايتا قاراپ چىقىش قانۇنى ناملىق بۇ قانۇن لايىھەسى خىتاي كۈنتاختا ئىشلەپچىقارغۇچىلارنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى ئۈچىنچى دۆلەت ئارقىلىق ئامېرىكىغا كىرگۈزۈپ، ئامېرىكا تاموژنا بېجىدىن ئاتلاپ ئۆتۈشىنى توسىدىكەن. شۇنداقلا ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ بۇنىڭغا يول قويىدىغان ھازىرقى مەۋجۇت قائىدە تۈزۈمىنى بىكار قىلىدىكەن. مەلۇم بولۇشىچە، رىك سكوتمۇ كېڭەش پالاتاسىدا بۇنىڭغا ئوخشاش بىر قانۇن لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇ بۇ ھەقتىكى باياناتىدا، مەن ئاۋام پالاتاسىنىڭ پوزى يېتەكچىلىك قىلغان بۇ قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللىغانلىقىدىن خۇرسەنمەن. ئەمدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ قوللىشىدىكى بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ كېڭەش پالاتاسىدا ھەر ئىككى پارتىيەنىڭ قوللىشى بىلەن مۇتلەق كۆپ ئاۋازدا ماقۇللىنىشىغا ئۈمىدۋارمەن، دېگەن.
خىتاي ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل، يانفون قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىشتا ئىشلىتىلىدىغان دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ لىتىي ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلىتى. لېكىن كانادا باش مىنىستىرى جاستىن ترۇدونىڭ ئىما قىلىشىچە، خىتاي ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل، يانفون قاتارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ھالقىلىق ماددىسى بولغان لىتىي ئىشلەپچىقىرىشتا مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىشلەتمەكتە ئىكەن. جاستىن ترۇدو بۇ سۆزلەرنى يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى نيۇ يورك شەھىرىدە ئامېرىكا تاشقى مۇناسىۋەتلەر كېڭىشىنىڭ يىغىنىدا قىلغان سۆزىدە تەكىتلىگەن. ترۇدونىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە كانادا لىتىينى ئۆز ئىچىگە ئالغان قىممەتلىك سېرەك توپا مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشنى كېڭەيتكەن بولسىمۇ، لېكىن كانادا قۇللار ئەمگىكىنى ئىشلەتمىگەچكە، ئۇنىڭ تەننەرخى يۇقىرى بولماقتىكەن. ترۇدو، چۈنكى بىز قۇللار ئەمگىكى ئىشلەتمەيمىز، چۈنكى بىزنىڭ مۇھىتنى قوغداش مەسئۇلىيىتىمىز بار، بۇنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىمىز. چۈنكى بىز يەرلىك خەلقلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ شېرىك ئىشلەشنى، ئادىل مائاش تەقسىماتى بىلەن تەمىنلەشنى، بىخەتەرلىك ئۆلچىمىگە ئەمەل قىلىشنى ئارزۇ قىلىمىز، دېگەن. ترۇدو خىتاينى ئوچۇق تىلغا ئالمىغان بولسىمۇ لېكىن چەت ئەل تاراتقۇلىرى ئۇنىڭ خىتاينى كۆزدە تۇتقانلىقى چۈنكى خىتاي دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ لىتىي ئىشلەپچىقارغۇچىسى ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭ لىتىي ئىشلەپچىقىرىش بازىسىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا جايلاشقانلىقىنى بىلدۈرمەكتە ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلېنا كېننېدى تەتقىقات مەركىزى ئۆتكەن يىل ئېلان قىلغان بىر دوكلاتىدا ئاپتوموبىل قاتارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ زاپچاسلىرىنىڭ

ئوخشاش بىر ۋاقىتتا بەزى پارلامېنت ئەزالىرى تىبەت بايرىقىنى چىقىرىپ، تىبەتكە ئەركىنلىك تەلەپ قىلغان. تىۋىتتېردا ئېلان قىلىنغان ۋىدىيولۇق ئۇچۇردىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ ۋەقە يېڭى باش ئەلچى جاڭ رۇننىڭ ئوتتۇزىنچى ئاپرېل مېكسىكا پارلامېنتىنى زىيارەت قىلىپ، پارلامېنتنىڭ يىغىن مەيدانىغا كىرگەندە يۈز بەرگەن. جاڭ رۇن پارلامېنت يىغىن زالىغا كىرگەندە، مېكسىكا. پۇقرالار ھەرىكىتى پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى سالۋادور كاررو ئورنىدىن تۇرۇپ، ئۇنىڭغا يۇقىرىقى چاقىرىقتا بولغان. سالۋادور كاررو خىتاي باش ئەلچىسىگە ئۇيغۇرلار قويۇپ بېرىلسۇن، جازا لاگېرلىرىغا رۇخسەت يوق، دەپ ۋارقىرىغان. تىۋىتتېردىكى ۋىدىيولۇق ئۇچۇرغا قارىغاندا، جاڭ رۇننىڭ بۇ خىل ۋەزىيەتكە ئۇچرايدىغانلىقىنى ئويلاپ باقمىغانلىقى، ۋە ئىنتايىن ئوسال ئەھۋالدا قېلىپ، پارلامېنتتىن ئايرىلغانلىقى مەلۇم. جاڭ رۇن تېخى يېقىندىلا خىتاينىڭ مېكسىكىدا تۇرۇشلۇق سابىق باش ئەلچىسى جۇ چىڭچياۋنىڭ ئورنىغا باش ئەلچىلىككە تەيىنلەنگەن. ئوخشاش ۋاقىتتا يەنە ئامېرىكا پارلامېنت ئەزاسى دون بېيېرمۇ خىتاينى ئۇيغۇر رايونىدىكى ۋەھشىي باستۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇشقا چاقىرغان.

دون بېيېر مۇنداق دېگەن، خىتايدا نۇرغۇن ئۇيغۇرلار ئىز دېرەكسىز يوقىلىپ، يىغىۋېلىش لاگېرلىرىدا غايىب بولدى ياكى تۇتقۇن قىلىندى. مەن تۇتقۇن قىلىنغان بەزى ئائىلىلەرگە ۋەكىللىك قىلىمەن. بۇلار مەمەتئەلى ئابدۇرېشىت، ئەخمەتجان ئابدۇرېشىت، تاجىگۈل قادىر، ئابدۇرېشىت توختى، مەن خىتاينى ئۇلارنى قويۇپ بېرىشكە، شىنجاڭدىكى ۋەھشىيانە باستۇرۇشقا خاتىمە بېرىشكە زورلايمەن.
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ئىسلاھات كومىتېتى يىغىن چاقىرىپ، چاقىلىق ناھىيىسى بىلەن لوپنۇر كۆلى ئەتراپىغا جايلاشقان لوپنۇر بازىرى ئارىسىدا تۆمۈر يول ياتقۇزۇش قۇرۇلۇشىنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى مۇزاكىرە قىلغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئەگەر بۇ تۆمۈر يول قۇرۇلۇشى پۈتۈپ رەسمىي ئىشقا كىرىشسە چاقىلىق ناھىيىسى بىلەن قۇمۇل شەھىرى تۆمۈر يول ئارقىلىق رەسمىي باغلىنىدىكەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بىرىنچى ماي بەرگەن خەۋىرىدە چاقىلىق لوپنۇر بازىرى تۆمۈر يولى خىتاينىڭ دۆلەت ۋە ئاپتونوم رايون بېكىتكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى نۇقتىلىق قۇرۇلۇش تۈرلىرىنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، لوپنۇر چاقىلىق تۆمۈر يولىنىڭ ئومۇمىي مۇساپىسى ئىككى يۈز توقسان توققۇز پۈتۈن ئوندىن سەككىز كىلومېتىر بولۇپ، ئۇنىڭ لوپنۇر بازىرىدىن مىرەنگىچە بولغان مۇساپىسى ئىككى يۈز ئوتتۇز سەككىز پۈتۈن ئوندىن توققۇز كىلومېتىر، مىرەندىن چاقىلىققىچە بولغان مۇساپىسى ئاتمىش پۈتۈن ئوندىن توققۇز كىلومېتىر كېلىدىكەن. ئىلگىرى خىتاينىڭ قۇمۇل بىلەن لوپنۇر بازىرىنى تۆمۈر يول ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇشى شۇنداقلا ئۇنىڭ ئەمدى بۇ تۆمۈر يولنى لوپنۇر بازىرىدىن چاقىلىققا تۇتاشتۇرۇشنى پىلانلىشى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان خىتاينىڭ تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىمىدىكى لوپنۇر ۋادىسىدىن ئىبارەت بۇ بىپايان چۆللۈك رايونىغا تۆمۈر يول ياتقۇزۇشى سوئال پەيدا قىلغانىدى چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دوكلاتلىرى ۋە خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچە، كالىي تۇزى، لىتىي قاتارلىق ئاپتوموبىل ۋە يانفون مەھسۇلاتلىرىنىڭ زاپچاسلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشتا ئىشلىتىلىدىغان قىممەتلىك ماددىلارنى ئىشلەپچىقىرىش بازىلىرىنىڭ لوپنۇر ئەتراپىغا جايلاشقانلىقى مەلۇم. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە، لوپنۇر چاقىلىق تۆمۈر يولى خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى، غەربنى ئېچىۋېتىش ئىستراتېگىيەسى ۋە يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلبېغى قۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم قاتناش ئۇل ئەسلىھەسىكەن. خىتاي بۇنىڭ ئالدىدا چاقىلىق بىلەن كورلىنى ۋە چاقىلىق بىلەن چىڭخەي ئۆلكىسىنىڭ گولمۇد شەھىرىنى تۆمۈر يول ئارقىلىق تۇتاشتۇرغانىدى.
قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسى دائىرىلىرى روزى ھېيتنىڭ تۆتىنچى كۈنى توققۇزاق بازىرىدا ئەجدىھا ۋە شىر ئۇسسۇلى ئويۇنى تەشكىللەپ، ئەنئەنىۋى خىتاي مەدەنىيىتىنى نامايان قىلغان. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە، مەزكۇر پائالىيەتكە قاتناشقان بىر يۈز ئىككى شىر مودېلى ۋە توققۇز ئەجدىھا مودېلىدىن تەركىب تاپقان ئەجدىھا ۋە شىر ئۇسسۇل ئۆمىكى ناھىيەدىكى بارلىق مەكتەپلەردىن كەلگەن ئۈچ يۈز ئوندىن ئارتۇق بالا تەرىپىدىن قۇرۇلغان. ئۇلارنىڭ ئويۇنىنى كۆرۈشكە بىر مىڭ تۆت يۈزدىن ئارتۇق كىشى قاتناشقان. رامىزان مەزگىلىدە ئۇيغۇرلارنىڭ روزا تۇتۇشى، رامىزان ۋە روزا ھېيت پائالىيەتلىرى چەكلەنگەن ئەھۋالدا ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر داغدۇغىلىق شىر، ئەجدىھا ئويۇنى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن جۇڭخۇا ئىلغار ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى كەڭ ئىلگىرى سۈرۈش دەپ تەرىپلەنگەن. خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، كونا شەھەر ناھىيەسى جۇڭخۇا ئىلغار مەنىۋى مەدەنىيىتىنى مەكتەپلەرگە كىرگۈزۈش قۇرۇلۇشىنى كېڭەيتىشكە باشلىغان بولۇپ، كونا شەھەردىكى گۇاڭجۇنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش گۇرۇپپىسى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن باشلاپ ئىككى مىليون توققۇز يۈز مىڭ يۈەندىن كۆپرەك پۇل سەرپ قىلىپ، مەزكۇر شىر ۋە ئەجدىھا ئويۇنى گۇرۇپپىلىرىنى قۇرغان ۋە ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئادەمنى مەخسۇس تەربىيەلىگەن. مەزكۇر خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، كونا شەھەر ناھىيەسى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ تەشۋىقات كومىتېتىنىڭ ئەزاسى قادىر رەجەپ مۇخبىرغا بىز ئەجدىھا ۋە شىر ئۇسسۇلى ئويناپ، بەخت ۋە گۈزەل تۇرمۇشنى نامايان قىلىمىز، ئالغا ئىلگىرىلەيمىز، ئېسىل، ئەنئەنىۋى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى جانلىق كەيپىيات يارىتىدۇ، دېگەن. ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس دەرىن بايلىر قاتارلىق تەتقىقاتچىلارنىڭ ئۆز ئەسەرلىرىدە ئوتتۇرىغا قويۇشىچە، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت ئەنئەنىسى ۋە ئادەتلىرىنى چەكلەپ، ئۇيغۇرلارنى دۇئا تىلاۋەت قىلىش، رامىزاندا روزا تۇتۇش، ئۇيغۇر كىيىم كېچەكلىرىنى كىيىش ۋە بالىلىرىغا قۇرئان ئۆگىتىشنى توسۇشى ھەم جازالىشى، ئەكسىچە خىتاي مەدەنىيەت ئەنئەنىسىنى ۋە ئادىتىنى زورلىشى،

بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتى بولىدۇ.
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى يېقىندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق دوكلاتنى ئېلان قىلغان بولۇپ، بۇ دوكلاتتا خىتاي دىنىي ئەركىنلىك ئەھۋالى ئەڭ ناچار دۆلەتلەرنىڭ بىرى دەپ قارالغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنى، خىرىستىيان دىنى قاتارلىق چوڭ دىنلارنى خىتايلاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ئەڭ ئېغىر مەسىلە دەپ كۆرسىتىلگەن. ئۇيغۇر رايونىدىكى مىللىي ۋە دىنىي باستۇرۇشنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقى قايتا تەكىتلەنگەن ۋە ھۆكۈمەتكە بەزى تەكلىپلەر سۇنۇلغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى يېقىندا دۇنيادىكى دىنىي ئەركىنلىك ئەھۋالى توغرىسىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق دوكلاتىنى ئېلان قىلغان بۇ يىللىق دوكلاتتا خىتاي يەنىلا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى تەرىپىدىن ئالاھىدە دىققەت نۇقتىسى بولغان دۆلەتلەر قاتارىغا كىرگۈزۈلگەن بولۇپ بۇ دۆلەتلەر دىنىي زىيانكەشلىك ئېغىر دۆلەتلەر ھېسابلىنىدىكەن بۇ دوكلاتتا خىتاي دىنىي ئەركىنلىك ئەھۋالى تېخىمۇ ناچارلاشقان دۆلەت دەپ قارالغان بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنى خىرىستىئان دىنى قاتارلىق دۇنياۋى چوڭ دىنلارنى چەت ئەلنىڭ ئىدىيە سېستېمىسى دەپ قاراپ داۋاملىق يەكلەۋاتقانلىقى چەكلەۋاتقانلىقى ۋە ئۇلارنى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ تۈزۈمى ۋە ئىدېئولوگىيىسىگە ماسلاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ يىللىق دوكلاتنىڭ بىر مۇھىم ئالاھىدىلىكىنىڭ خىتاينىڭ ئىسلام دىنى ۋە خىرىستىيان دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشقا كۈچەۋاتقانلىقىنى ساماۋى دىنلاردىكى دىنىي ئەخلاق ۋە قىممەت قارىشىنى يوق قىلىپ ئۇنىڭ ئورنىغا كوممۇنىست خىتاينىڭ يېتەكچى ئىدىيەسىنى سىڭدۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى بىز بۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى رېپورتتا دېگەندەك، خىتايدىكى دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىسى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنى ۋە خىرىستىيانلارنى مەركەز قىلغان دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىسى كۈندىن كۈنگە ئېغىرلىشىۋاتقان ئەھۋالنى كۆرۈۋاتىمىز. ئەمدى ئۇيغۇرلارنىڭكى بېشىغا دۇچ كەلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ھالا بۈگۈنگە قەدەر داۋام قىلىۋاتىدۇ. ئۇندىن باشقا بۇ يەنە بىر دىنىي مەزھەپ بۇ مۇشۇ خىرىستىيان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان خىتايلار. ئەمدى بۇلارنىڭكى ئۇيغۇرلارغا ئوخشاشلام مۇشۇ چەت ئەل دىنى يەنى مۇشۇ خىتايدا ئەنئەنىۋى دىن بولمىغان دىننى كۆز تۇتىدۇ مەسىلەن ئىسلام بىلەن خىرىستىيان دىنى ۋە بۇ ئىككى دىننىڭ دۇنياغا باغلاشلىقى ناھايىتى چوڭقۇر چەمبەرچاس بولغىنى ئۈچۈن ئىدېئولوگىيە جەھەتتىن بولسۇن قىممەت كۆز قاراش جەھەتتىن بولسۇن ياكى بولمىسا ياشاش ئۇسۇلى جەھەتتىن بولسۇن بۇ خىتاي ئىدېئولوگىيەسىگە خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىگە تەھدىت دەپ قارىلىدىغان مۇشۇنداق بىر دۆلەت بىخەتەرلىك تەھدىت دەپ قارىلىدىغان مۇشۇنداق بىر ئامىل دەپ ئايدىڭلاشتۇرغانلىق سەۋەبىدىن مۇشۇ ئىككى دىننىڭكى ھازىر ناھايىتى نىشانلىق بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى بۇ قېتىمقى راپورتتا ئالاھىدە تەكىتلەپ ئۆتتۇق ئەمدى بۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ۋە ئۇيغۇر دىنىي دەپسەندىچىلىكى ھازىرقى خىتاينىڭكى باستۇرۇش بۇزغۇنچىلىق سىياسىتىنىڭكى نامايەندىسى ئەمدى بۇ كاتولىكلارنى مەركەز قىلغان ۋە كاتولىك دىنى ۋە ئىسلام دىنىنى يەنى Sinicization دەپ ئاتالغان مۇشۇ پىلانى سىياسىتى خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭكى ئىدېئولوگىيەسىنى مۇشۇ ئىككى دىنغا تېڭىش مەجبۇرىي ۋە تېگىشلىك يەرلىرىنى ئۆزگەرتىپ خىتايلاشتۇرۇش ۋە كوممۇنىستلاشتۇرۇش مۇشۇنداق پىلاننىڭ بولۇۋاتقانلىقىنى بۇ راپورتتا يەنە ئالاھىدە تەكىتلەپ ئۆتتۇق.
نۇرى تۈركەل ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ خەلقئارا دىنلارنى چەتكە قېقىشى ۋە ئۇلارنى خىتايغا ماسلاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇشى تېگى-تەكتىدىن ئالغاندا خىتاينىڭ غەرب دۇنياسىغا قارشى مەيدانى ۋە ئۆزىنى يېتەكچى ئورۇنغا ئۆتكۈزۈشكە ئۇرۇنۇشىدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىكەن.
بۇ دىن بىر ئىنسانىيەتنىڭ تۇغۇلغان چاغدا ياكى ئائىلىسى ياكى ئەنئەنىسى ياكى بولمىسا باشقا سەۋەبلەر بىلەن ئۆزىنىڭ ئېتىقاد قىلىدىغان مۇھىم بىر تەركىبى ھېسابلىنىدۇ ئەمدى بۇنداق بىر تەبىئىي ھەق ھوقۇقنى ھېچقانداق بىر ھۆكۈمەت ھېچقانداق بىر ھاكىمىيەتنىڭ تىزگىنلىشى ئىسكەنجىگە ئېلىشى ياكى بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا بولمايدۇ ئەمدى بۇ يەردىكى بۇ خىتايلارنىڭكى زورلۇق-زومبۇلۇق، يولسىزلىق ھەرىكەتلىرىنىڭكى نېگىزى قارايدىغان بولساق، مۇشۇ چەت ئەلنىڭكى تەسىر دائىرىسىگە قارشى ھەرىكەت دەيدۇ. غەربنىڭ ئىدېئولوگىيە، غەربنىڭ تەسىرىگە قارشى ھەرىكەت دېگەن سۆزىنىڭ تېگى-تەكتى مۇشۇ ئىسلام ۋە خىرىستىيان دىنىغا بولغان سىستېمىلىق مەقسەتلىك بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرىنى كۆزدە تۇتىدۇ. چۈنكى كوممۇنىزم دېگەن بۇ ئىدېئولوگىيە بىلەن بۇ ياراتقۇچى بەرگەن ھەق-ھوقۇق، يالغان گەپ قىلماسلىق، سەمىمىيەتچان بولۇش، ئەپۇچان بولۇش، مېھرىبان بولۇش، باشقىلارنىڭ رىزقىنى يېمەسلىك دېگەندەك يول باشلىغۇچى پىرىنسىپلار، قىممەت كۆز قاراش ھەممىسى دىندىن كەلگىنى ئۈچۈن. مۇشۇنداق ئەخلاقىي ئۆلچەملەر خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇلىنى بوشىتىدىغان ۋە خىتاي ھاكىمىيىتىگە، كوممۇنىستىك پارتىيەگە ساداقەتمەنسىزلىكنى كۆرسىتىدىغان مۇشۇنداق بىر ئامىل دەپ كۆرۈلگىنى ئۈچۈن. خىتاي ھاكىمىيىتى مۇشۇنداق قاتتىق قوللۇق بىلەن مەقسەتلىك سىستېمىلىق بۇزغۇنچىلىق ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ شۇڭا بۇ يەردە بۇ رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بولسۇن ياكى سىياسەت تۈزگۈچىلەر بولسۇن بۇ خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىسىنى بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش مۇشۇ يېڭى زاماندىكى قىرغىنچىلىققا دۇچ كەلگەن خەلقنىڭكى ئاھۇ-زارىنى ئۇنتۇپ قالسا ئۆزىنىڭ مىللىي قىممەت كۆز قارىشىنى ئۇنتۇغانلىق يۈزلىنىۋاتقان بۇ بىر چوڭ بۇزغۇنچ كۈچنى ئېتىبارغا ئالمىغانلىقتەك بېشارەت بېرىدۇ. بۇ دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشتىن باشقا يەنە يەرلىك مۇسۇلمانلارنى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قامالغان ئۇيغۇرلارنىڭ تۈرمىگە سولانغانلىقى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغانلىقى سىياسىي تەربىيە ئارقىلىق مېڭىسى يۇيۇلغانلىقى

كەمسىتىشى قاماپ قويۇشى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشىنىڭ خەلقئارالىق جىنايەت بولۇپمۇ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت شەكىللەندۈرگەن بولۇشى مۇمكىنلىكى قايتا تەكىتلەنگەن ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئابراھام كوپېر ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق دوكلات ھەققىدە رادىيومىزغا بەرگەن ئىنكاسىدا مۇنداق دەيدۇ. پۈتۈن دۇنيادا مۇستەبىتلىك باش كۆتۈرۈۋاتقان بىر ۋەزىيەتتە ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا دىنىي ئەركىنلىك داۋاملىق باستۇرۇلۇۋاتقانلىقىدىن چۆچۈمەكتە. دوكلاتتا ئېيتىلغىنىدەك، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا داۋاملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزمەكتە. ئۇلارنى تۇتۇپ، قۇلدەك ئىشلىتىپ، مېڭىسىنى يۇيۇپ، كېچە-كۈندۈز نازارەت قىلىپ، ئۆيلىرىدە قونۇپ، ئاياللىرىنى تۇغماس قىلىپ، بالىسىنى چۈشۈرۈپ، قەبىھ جىنايەت ئۆتكۈزمەكتە. بۇ دوكلاتقا يەنە خىتاينىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەر ۋە ئېتىقادچى ئاممىنى، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنى، شۇنداقلا چەت ئەلدە ياشاۋاتقانلارنى ھۇجۇم نىشان قىلغانلىقى كىرگۈزۈلگەن.
ئابراھام كوپېرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ دوكلاتتا خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى تەسىرىنى چەكلەش، دىنىي ئەركىنلىككە ئېغىر زىيانكەشلىك قىلغان خىتاي ئەمەلدارلىرى ۋە كارخانىلارنىڭ مال مۈلكىنى توڭلىتىش ۋە ئۇلارغا ۋىزا بەرمەسلىك ھەققىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە تەكلىپ سۇنۇلغان.

خىتاينى كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ بىرلىكسەپ خىتاي دىنىي ئىشلار كومىتېتى ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭكى ساقچى ۋە دۆلەت بىخەتەرلىك ئاپپاراتلىرىدىكى تېگىشلىك شەخسلەرگە ئېمبارگو قىلىشنى تەلەپ قىلدۇق ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە بىرسى بۇ بې دې تې ئىنسان ھەقلىرى كومىتېتىغا ئوخشاش تەشكىلاتلارنىڭ رولىنى جارى قىلىشنى تەشەببۇس قىلغاندىن باشقا

يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل شەنبە كۈنى لوندون شەھەر مەركىزىدىكى ئەڭ ئاۋات ئاممىۋى پائالىيەت مەيدانى بولغان ترافاگار مەيدانىدا مىڭلىغان كىشى بىرلىكتە روزى ھېيتنى تەبرىكلىگەن بۇ روزى ھېيتلىق فېستىۋال ئۈچۈن راسلانغان سەھنىدە ئوخشىمىغان ئىرق ئوخشىمىغان مىللەت ۋە دۆلەتلەردىن بولغان مۇسۇلمان سەنئەتكارلار ئۆزلىرىنىڭ ئەڭ گۈزەل ۋە يارقىن ناخشا مۇزىكىلىرىنى نامايەندە قىلغان

ئوخشىمىغان شەكىللەردىكى فېستىۋال ۋە پائالىيەتلەر ئارقىلىق داۋام قىلماقتا. لوندون شەھەر باشلىقى سادىقخان ساھىبخانلىقىدا يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل شەنبە كۈنى لوندون شەھەر مەركىزىدىكى ترافالگار مەيدانىدا ھەممەيلەنگە مېھرى-مۇھەببەت، ئائىلە ۋە مەھەللەنى بىر يەرگە جەم قىلىش نامىدا ئۆتكۈزۈلگەن روزى ھېيتلىق فېستىۋالدا مىڭلىغان كىشى بىرلىكتە روزى ھېيتنى تەنتەنە قىلغان. ترافالگار مەيدانىنىڭ ئوتتۇرىسىغا راسلانغان ھەيۋەت سەھنىدە ئۇيغۇر مۇقام ۋە ناخشا-مۇزىكىلىرى ياڭرىغان.

ئەتلەس كىيىملەر ئۇيغۇر دوپپىلىرى بىلەن سەھنىدىن ئورۇن ئېلىپ، يىگىرمە مىنۇتلۇق مەخسۇس كونسېرت بەرگەن. ئۇلارنىڭ ئورۇنلىغان ئۇيغۇر مۇقاملىرى، ناخشا-مۇزىكىلىرى بايرام ئىشتىراكچىلىرىنى جەلپ قىلغان ۋە بايراملىق كەيپىياتنى يۇقىرى كۆتۈرگەن بولۇپ، گۈلدۈراس ئالقىش سادالىرى توختىمىغان. يىپەك يولى ئانسامبىلىنىڭ ئاساسلىق ناخشىچىسى، سەنئەتكار ۋە ئاكتىپ پائالىيەتچى رەھىمە مەخمۇت تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، گەرچە يىگىرمە يىلدىن بېرى ئۆزىنىڭ ترافالگار مەيدانىدا كۆپ قېتىم نامايىش ۋە باشقا چوڭ تىپلىق سىياسىي پائالىيەتلەرگە قاتناشقان بولسىمۇ، لېكىن روزى ھېيت مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن بۇ زور كۆلەملىك فېستىۋالغا تۇنجى قېتىم قاتناشقانلىقىنى بىلدۈردى. شەنبە كۈنى بولدى ئېيت ئىن دە سكويەر دەپ يىگىرمە مىڭدەك ئادەم كەپتۇ ئالدى كەينى بولۇپ. ئەنگلىيەنىڭ مۇشۇ لوندون شەھەر باشلىقى سادىقخاننىڭكى بىر قوللۇق ئىشخانىسىنى ئورۇنلاشتۇرغان سادىقخاننىڭ ئىشخانىسى ئالاھىدە ئارتىسلار قاتارىدا يىگىرمە مىنۇتلۇق پروگرامما قىلىپ بېرەلەمسىلەر ئۇيغۇرلارنىڭكى ئاۋازىنى ئاڭلاتقان بولساق دەپ ئارزۇ قىلىمىز دەپ ئاشۇ بۇنىڭغا قاتناشتۇق ترافالگار سكويەر دېگەن لوندوننىڭكى مەركىزى چوڭ دۆلەتلىك تەبرىكلەش نېمىلەر ھېلىقى مەيداندا بولىدۇ، مۇراسىم نېمىلەر ئەشەدە بولىدۇ، يامان جىق نامايىشلارنى قىلدۇق، لوندوننىڭكى مەركىزى بولغاندىكىن ئادەم جىق كېلىدىغان يەر، ھېلىقى داۋانى ئاڭلىتىشقا نېمە قىلىشقا ئەڭ ياخشى دەپ كۆپ ۋاقىتلاردا ئەشەنى تاللايمىز، ماۋۇ بىزنىڭكى تۇنجى قېتىملىق دۆلەتلىك ھېيتنى تەبرىكلەش. ئۇ بۇ مەيداندا ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ سېھرىي كۈچى ۋە جەلپكارلىقىنى قايتا نامايان قىلغانلىقىدىن تولىمۇ ھاياجانلانغانلىقىنى بىلدۈردى.
يىپەك يولى كوللېكتىۋى بىزنىڭكى ھازىرقى ئانسامبىلىمىزنىڭكى ئىسمى مۇشۇ. ئوزان بايسال ساز چالدى. لى چوڭ غېجەك چالدى. رېچېل ھاررىس خانىم دۇتار چالدى، مەن ناخشا ئېيتتىم. ئۆزھال مۇقام، مۇقەددىمە، جۇلا سەنەم. ئەزەربەيجاننىڭكى ئاي قىز دېگەن تۈرك دۇنياسىدا ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ناخشىلارنىڭ بىرسى. ئۇنىڭدىكى ئۈچىنچى ناخشىمىز گۈلشەندىكى نىدا، ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭكى شېئىرى ئاچىل. ئاياغلاشتۇق ئۇ يەرگە بىزنىڭ ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزمۇ كەلدى ئەتلەس كىيىملەرنى كىيىپ بىر ئۇيغۇرلارنىڭكى ھەقىقىي گۈزەل مەدەنىيىتى ناخشىسى مۇزىكا نېمىلىرىنى شۇ يەردە نەچچە مىڭلىغان ھەر مىللەتتىن بولغان لوندوندا ياشاۋاتقان خەلققە ئاڭلاتقان بولدۇق شۇنچىلىك بۇ مەيداندا ياڭراپ كەتتى بىزنىڭكى بولسىمىز. ئاخىردا مەن ئۆزەم ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ھەرىكىتىمىزگە قوشۇلۇشۇڭلارنى، بىزنى قوللىشىڭلارنى ئارزۇ قىلىمەن دېدىم، شۇنچىلىك قاتتىق چاۋاكلار چېلىنىپ كەتتى.
لوندوندىكى ئۇيغۇر ئانسامبىلىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە ھازىرقى يىپەك يولى كوللېكتىپى قىلىپ ئۆزگەرتىلگەن خەلقئارالىق مۇزىكا ئەترىتىنى تەشكىللىگۈچى دوكتور رېيچېل خارىس خانىم مۇنداق دېدى.
Eid in the Square in London is a really lovely event, it's a chance for all the different Muslim communities.
Trafalgar مەيدانىدا ئۆتكەن بۇ روزا ھېيتنى تەبرىكلەش تولىمۇ گۈزەل بىر پائالىيەت بولدى. پۈتۈن دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدىن كەلگەن مۇسۇلمان گۇرۇپپىلىرى مىڭلىغان كىشىلەر بىلەن جەم بولدۇق. ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ باي ۋە رەڭدار مەدەنىيەت، ئۆرپ ئادەتلىرى، مەززىلىك تائاملىرى بىلەن بۇ فېستىۋالنى بەكمۇ رەڭدار ۋە ھۇزۇرلۇق بىر بايرامغا ئايلاندۇرغانىدى.
رېيچېل خارىس خانىم ئۆزىنىڭ تەسىراتىنى يەنە مۇنداق بايان قىلدى.
بۇ روزا ھېيتنى تەبرىكلەش سەھنىسىگە ئۇيغۇر جامائىتىگە ۋاكالىتەن تالانتلىق مۇزىكانتلىرىمىز بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر مۇزىكىلىرىنى ئېلىپ چىققىنىمىزدىن بەكمۇ خۇشال بولدۇم. بىز سائەت بىرلەر ئەتراپىدا سەھنىگە چىققان ئىدۇق. مۇزىكانتلىرىمىز بىلەن بىرلىكتە دىنىي تۇيغۇلار بىلەن يۇغۇرۇلغان ئۆزھال مۇقامىنىڭ مۇقەددىمىسى بىلەن كونسېرتىمىزنى باشلاپ، ناھايىتىمۇ تەسىرلىك ئۇيغۇر ناخشىسى بىلەن ئاخىرلاشتۇردۇق. كىشىلەرگە گۈزەل ناخشا مۇزىكىلىرىمىز تەسىر قىلىپلا قالماي، ئاخىردا رەھىمەنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ھەققىدە قىلغان تەسىرلىك چاقىرىقى ئارقىلىق ئۇلارغا سىياسىي سىگنالىمىزنى يەتكۈزەلىدۇق دەپ ئويلايمەن. told them about the stop Uyghur genocide campaign so we felt like we got the political message out there as well. گەرچە سان جەھەتتىن باشقا مۇسۇلمان توپلۇقلىرىدەك كۆپ بولمىسىمۇ، لېكىن لوندوندىكى مۇسۇلمانلار جامائىتىنىڭ بىر قىسمى بولغان ئۇيغۇرلار بۇ روزا ھېيت فېستىۋالىغا ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىي ۋە بايراملىق كىيىملىرىنى كىيىشىپ، ئائىلىسى بىلەن قاتناشقان. لوندون ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى مايرە ئەيسا خانىم بۇ ھېيت فېستىۋالىنىڭ لوندوندىكى باشقا مۇسۇلمان جامائەتلىرى بىلەن ئۆزئارا تونۇشۇش ۋە ئۇلارغا ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن تەڭ ۋەزىيىتىنىمۇ تونۇشتۇرۇشنىڭ ياخشى بىر پۇرسىتى بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى چىسلا ھېيتنى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بىرىتانىيىنىڭ پۈتۈن مۇسۇلمان جەمئىيەتلىرى بىر يەرگە كەلدى. بۇ پائالىيەتتە بىزنىڭ باشتا رەھىمە مەھمۇت خانىم دوكتور رېيچېل خارىس خانىملىق Silk Road Collective دېگەن ميۇزىك گۇرۇپپا سەھنىدە يەر ئالدى لوندوندىن بولۇپ بىر نەچچە ئۇيغۇر بۇ پائالىيەتكە قاتناشتۇق بۇ قادار چوڭ مەيداندا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى تونۇشتۇرۇلدۇغى ئۈچۈن بەك خوش بولدۇق ۋە پەخىرلەندۇق ۋە بىز ئۇيغۇرلار ئۇسسۇلغا چۈشۈپ كەتتۇق پۈتۈن كامېرالار بىزگە ئايلىنىپ بىزنى تارتتى بۇ پائالىيەت بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى بىر پۇرسەت بولدى.
لوندوندىكى مۇسۇلمانلارنىڭ بۇ روزا ھېيت فېستىۋالى ھەققىدە بى بى سى ۋە مۇھاپىزەتچى قاتارلىق خەلقئارالىق مەتبۇئاتلار ھەمدە لوندون يەرلىك تاراتقۇلىرىمۇ ئارقىمۇ ئارقا خەۋەرلەر تارقاتقان بولۇپ، ئۇلاردا يىپەك يولى مۇزىكا كوللېكتىۋىنىڭ گۈزەل ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرىنى ئورۇنلاپ، تاماشىبىنلارنى جەلپ قىلغانلىقى تەكىتلەنگەن. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.

دىققىتىڭلار تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن.
تۈركىيە پىرېزىدېنت نامزاتلىرىدىن بىرى دوكتور سىنان ئوغان ئوتتۇزىنچى ئاپرېل كۈنى تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ تېلېۋىزىيە قانىلى بولغان NTV دە ئۇيغۇر مەسىلىسى توغرىسىدا سۆز قىلىپ، ئۆزىنى مەن شەرقىي تۈركىستاندا قىرغىنچىلىق ۋە قەتلىئام ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى ھەر دائىم ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقان كىشى، دەپ چۈشەندۈردى. ئۇ بۇ سۆزىنى بۇرۇن قىلغان شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇم مۇبالىغە قىلىۋېتىلگەندەك ئېغىر ئەمەس دېگەن سۆزلىرىدىن قوزغالغان قاتتىق نارازىلىق ئىنكاسلىرىغا قارىتا ئېيتقانىدى. سىنان ئوغان. بۈگۈن دۆرت جۇمھۇرباشقانى ئادايى ئىچەرىسىندە دوغۇ تۈركىستانى كارىش كارىش. تۆت پرېزىدېنت نامزاتى ئىچىدە شەرقىي تۈركىستانغا بېرىپ ھەر يەرنى ئايلانغان شەرقىي تۈركىستانلىق كۆپ ساندا دوستى بار، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى كۈن تەرتىپىنىڭ ئەڭ ئالدىنقى قاتارىغا قويۇپ كېلىۋاتقان كىشى مەن بولىمەن. مېنىڭ بابالا تىۋىدە دېگەنلىرىم شەرقىي تۈركىستاندا قىرغىنچىلىق يوق مەنىسىنى ئىپادىلىمەيدۇ. مەن شەرقىي تۈركىستاندا قىرغىنچىلىق ۋە قەتلىئام ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى ھەر دائىم ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقان، غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى ھەر يىلى خاتىرىلەپ كېلىۋاتقان بىر سىياسەتچىمەن. مەن قانداقمۇ ئۇ يەردە مۇبالىغە قىلىنغاندەك قىرغىنچىلىق يوق دەيمەن؟ دەپ تەكىتلىدى. سىنان ئوغان بۇنىڭدىن ئىلگىرى، يەنى يىگىرمە تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى بابالا تېلېۋىزىيەسىدە سورالغان ئۇيغۇرلار ئېغىر زۇلۇم ئاستىدا.

ئۇ مۇنداق دېگەن. بەن دوغۇ تۈركىستانا گىتمىش، دوغۇ تۈركىستانى كارىش كارىش گەزمىش بى كاردېشىنىز. بىكاچ دەفا گىت. بىرىنجىسىندە مەھەپە ھەيئەتى ئولاراق گىتتىك. ئىكى. مەن شەرقى تۈركىستانغا بىر قانچە قېتىم باردىم. بىرىنجى قېتىم شەرقى تۈركىستانغا مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى ھەيئىتى بىلەن باردىم. ئىككىنجى قېتىم ئۆزۈم يالغۇز بېرىپ كۆپ يەرنى ئېكسكۇرسىيە قىلدىم. بۇ زىيارەتلىرىم جەريانىدا ئىككى نەرسىنى ھېس قىلدىم. بىرىنچىسى شەرقىي تۈركىستاندا بېسىم ۋە زۇلۇم بار. لېكىن بۇ بېسىم مۇبالىغە قىلىنغان دەرىجىدە ئەمەس. ئىككىنچىسى شەرقىي تۈركىستاندىكى بېسىم ۋە زۇلۇم نېمە ئۈچۈن كۆپتۈرۈلۈپ ئاڭلىتىلىدۇ؟ چۈنكى ئامېرىكا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە خىتاينىڭ نازۇك مەسىلىسى دەپ قارايدۇ. بىز بۇ مەسىلىگە. ئوبيېكتىپ قارايلى.
سىنان ئوغاننىڭ بۇ سۆزلىرى ئۇيغۇرلار ۋە تۈركلەرنىڭ قاتتىق نارازىلىقىغا ئۇچرىدى. ھەر تۈرلۈك نارازىلىق ئىنكاسلىرى داۋاملاشماقتا ئىدى. سىنان ئوغان شۇ سەۋەبتىن ئوتتۇزىنچى مارتتا ئۆزىنىڭ بۇ سۆزلىرىگە ئىزاھات بەرگەن ئىدى. لېكىن بۇ قېتىمقى سۆزىدە يەنىلا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئارىسىدىكى توقۇنۇشقا باغلاپ، مەن ئەسلىدە ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشتا ئۇيغۇرلارنى قۇربان قىلمايلى دېمەكچى ئىدىم. مەن شەرقىي تۈركىستانلىقلاردىن رەنجىدىم. مېنى خاتا چۈشىنىپ قالدى. مەن ھەرگىز ئۇنداق دېمەيمەن، دەپ تەكىتلىگەن. سىنان ئوغاننىڭ بۇ سۆزلىرىدىن ئۇنىڭ تۈركىيە ۋە باشقا مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدىكى بىر قىسىم سىياسەتچىلەرگە ئوخشاش ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئەيىبلىشىنى قوللىماسلىق ئىدىيىسىدە ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ھاجىتېپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى مۇنداق دېدى. جۇمھۇر رەئىس نامزاتى سىنان ئوگاننىڭكى ئۇيغۇرلارغا شەرقىي تۈركىستانغا قارىتا دېيىلگەن مۇسبەت بولمىغان گەپلەرگە گۇمان قىلىشنىڭ

ساندىكىلا ئاشۇنداق قارايدۇ يەنى بۇ ئامېرىكىنى ياخشى كۆرمەيدۇ بۇ مىللەتچىلەرمۇ شۇنىڭغا ئامېرىكا بۇ ئىشقا ئارىلاشقان بولسا چوقۇم بۇ ئامېرىكىنىڭكى بىر ئويۇنى بولۇشى مۇمكىن دەيدىغان مۇنداق كۆز قاراش بار شۇڭا ئامېرىكا ئارىلاشقاندىن كېيىن بۇ ئىشنى مۇبالىغە قىلغان دەپ مۇنداق بىر مەنتىقىي چۈشەندۈرۈش بار دەپ ئويلايمەن ۋاھالەنكى سىنان ئوغاننىڭ بۇ سۆزلىرى تۈركىيەدىكى ئۆكتىچى پارتىيە رەھبەرلىرىنىڭمۇ

قاراپ سۆزلىگەن. ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان ۋەزىيىتىدە زور ئۆزگىرىشلەر بولدى. خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. بىر مىللەتنى يوق قىلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. شۇڭا سىنان ئوگاننىڭ بۇ سۆزلىرىدىن ئەپسۇسلاندىم. تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى بىلەن ئىتتىپاقداش بولغان بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى ئالى كېسەر ئەپەندى دوكتور سىنان ئوغاننىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا دېگەنلىرى ھەققىدىكى تەنقىدىي كۆز قارىشىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى. Hocam videoyu seyrettim dinledim adam tamamen burada. مەن ئۇنىڭ دېگەنلىرىنى ئاڭلىدىم سىنان ئوغان ئامېرىكىنىڭ خىتاينىڭ نازۇك مەسىلىسى بولغان شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى مۇبالىغە قىلىۋاتقانلىقىنى دەپتۇ بۇنداق دېمەسلىكى كېرەك ئىدى بۇ خىتايغا كوزۇر بولىدۇ. باشقا دۆلەتلەر توغرىسىنى دېسىمۇ، خىتاي بۇنى كۆپتۈرۈۋاتىدۇ دېيىشى مۇمكىن. دوكتور سىنان ئوغان بۇ گەپنى دەپ بولۇپ پۇشايمان بولغان بولۇشى مۇمكىن. چۈنكى ھازىر شەرقىي تۈركىستانلىقلار دۇچار بولۇۋاتقانلارنى مۇبالىغە دېگىلى بولمايدۇ. سىنان ئوغان يىگىرمە يەتتىنچى مارت كۈنى بىزنىڭ بۇ مەسىلىلەر ھەققىدە سورىغان سوئالىمىزغا تېلېفون ئۇچۇرى ئارقىلىق جاۋاب بېرىپ، ئۆزىنى ئاقلاپ مۇنداق دەپ يازغان. مەن ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا يۈز بېرىۋاتقان توقۇنۇشتا ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئېزىلىشىنى خالىمايمەن. بىز ئالدى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمنى توختىتىشىمىز كېرەك، دېگەن مەنىدە قىلغان سۆزلىرىم بەزى كىشىلەر تەرىپىدىن بۇرمىلىنىۋاتىدۇ. مەن تۈنۈگۈن شەرقىي تۈركىستان دېيىشكە باشلىمىدىم. مەن ياۋروئاسىياچى ئەمەس. مەن تۈرك مىللىيەتچىسى، تۇرانچىمەن. مەن ھەر دائىم شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ دەۋاسىنى قوللايمەن. دوكتور سىنان ئوغان ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلغىچە تۈركىيە پارلامېنتىدا پارلامېنت ئەزاسى بولغاندا، كۆپ قېتىم ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. شۇنداقلا ئۇيغۇرلار توغرىسىدا ماقالىلىرى ئېلان قىلىنغان ئىدى. لېكىن كۆپ ساندىكى دۆلەت پارلامېنتلىرى ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلارنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلغان بۈگۈنكى كۈندە دوكتور سىنان ئوغاننىڭ دېگەنلىرى كىشىلەرنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغان ئىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تۈركىيە خەلقى كېيىنكى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتلىق بىلەن پارلامېنت ئەزالىرىنى سايلاپ چىقىدۇ. ھازىرقى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغان، جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىنىڭ رەئىسى كېمال قىلىچداروغلى، مەملىكەت پارتىيەسى رەئىسى مۇھەررەم ئىنجە ۋە دوكتور سىنان ئوغان قاتارلىقلار پىرېزىدېنت نامزاتلىرى بولۇپ ئېلان قىلىنغانىدى. سىنان ئوغان بۇلار ئارىسىدا بىرەر پارتىيەنىڭ رەئىسى ياكى باشقا رەھبەرلىك سالاھىيىتى يوق نامزات ئىدى. ئەگەردە يېڭى پىرېزىدېنت مەيدانغا كەلسە، ئۇنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنى قاتتىق ئەيىبلەش ئەيىبلىمەسلىكى ۋە بۇلارنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىش بېكىتمەسلىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقىلار ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان نۇقتىغا ئايلانغان بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى رايوندا زىيارەتتە بولۇۋاتقان تۈركىيە ئىندونېزىيە بىرازىلىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش كونسۇللىرىنى كۈتۈۋالغان خەۋەردە دېيىلىشىچە ما شىڭرۇي كونسۇل ۋەكىللىرىدىن شىنجاڭنىڭ ياخشى ئوبرازىنى سۆزلەشنى تەلەپ قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئاتالمىش چەت ئەل ۋەكىللىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا كۆپ قېتىم زىيارەتكە ئۇيۇشتۇرۇپ كەلگەن بولۇپ ئۇنداقتا بۇ خىل ئۇيۇشتۇرۇشلار نېمىنى مەقسەت قىلغان

خەلقئارا سەھنىدە خىتاي ئۈچۈن ئاۋاز چىقىرىشنى تەلەپ قىلىشى ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىدىن بېيجىڭ باھار ژۇرنىلىنىڭ سابىق باش مۇھەررىرى، ئوبزورچى خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى سەۋەبىدىن خەلقئارادا بارغانچە ناچارلاشقان ئوبرازىنى ياخشىلاش ئۈچۈن قىلىۋاتقان تىرىشچانلىقلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدىكەن. خۇپىڭ مۇنداق دېدى. ئەينى چېتىۋەن، ۋاي چېتى تۇن ئۇن داڭ جۇ تەي شىن جاڭ دە سوغ دو سوغ دې يو خېن دو خېن يەن لې دې پېي پېيىڭ نېن مېن شېن داي تا شېن يېن ئالدىنقى مەزگىللەردە تاشقى دۇنيانىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدا يۈرگۈزگەن قىلمىشلىرىغا قارتا ئەيىبلەشلىرى ئىنتايىن كۆپ ۋە شىددەتلىك بولدى. ھازىر ئۇ بۇ خىل ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىپ، تاشقى دۇنيانىڭ ئۇنىڭغا بولغان پوزىتسىيەسىنى يۇمشىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ يەنە پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، تاشقى دۇنياغا شىنجاڭ ھەققىدىكى بىر ساختا كۆرۈنۈشنى كۆرسەتمەكچى. بۇ ئارقىلىق ئىلگىرى بۇ يەردە قەبىھ ۋاسىتىلەر بىلەن يۈرگۈزۈلگەن ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى قىلمىشلىرىنى يوشۇرماقچى. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى يۇقىرىدا نامى قەيت قىلىنغان دۆلەتلەرنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش كونسۇللىرىدىن مەخسۇس ئۆمەك تەشكىللەپ، ئۇيغۇر دىيارىدا زىيارەتكە ئۇيۇشتۇرغاندا ما شىڭرۇي ئۇلارنى قارشى ئېلىپ سۆز قىلغان. ما شىڭرۇي سۆزىدە شىنجاڭنىڭ ئومۇمىي ۋەزىيىتىنىڭ ياخشى، مىللەتلەرنىڭ ئىتتىپاق، دىنلارنىڭ ماسلاشقان، ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيەتنىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن. مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر باش كونسۇللارنى ئۇيغۇر دىيارىغا زىيارەتكە تەشكىللەش يېڭىلىق ئەمەس. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۆز نەزىرىدە خىتايغا مايىل دەپ قارايدىغان بىر قىسىم دۆلەت ۋەكىللىرىنى ئۇيغۇر دىيارىدا كۆپ قېتىم زىيارەتكە ئۇيۇشتۇرغان خۇپىڭ ئەپەندى بۇنداق ھەرىكەتلەرنىڭ سەۋەبى ھەققىدە توختىلىپ يەنە مۇنداق دېدى.

بۇ قەدەر ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ئۇنىڭ رايونغا زىيارەتچى قوبۇل قىلىشىدىكى سەۋەب ئۇ ھازىر رايوندىكى ئەھۋاللار ئاساسەن بىر تەرەپ قىلىنىپ بولدى شىنجاڭدىكى خەلق قورقۇنچ ئىچىدە سۆز قىلىشقا پېتىنالمايدۇ دەپ قارىغانلىقىدىن بولۇۋاتىدۇ شۇڭا ئۇ ئۈزلۈكسىز ھالدا بۇنداق ساختا كۆرۈنۈشلەرنى ياساپ ئۆزىگە مايىل دۆلەت ۋەكىللىرىنى زىيارەتكە ئۇيۇشتۇرۇۋاتىدۇ ما شىڭرۇي سۆزىدە يەنە ئامېرىكا قاتارلىق بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرىدىكى بىر قىسىم خىتايغا قارشى كۈچلەر زور مىقداردىكى ساختا خەۋەرلەرنى تارقىتىپ شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ خىتاينىڭ ئوبرازىغا قارا سۈرتتى دەپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغانلىقىنى ئەيىبلىگەن دۆلەتلەرگە ھۇجۇم قىلغان

中国政府它一贯的对美国和其他的民主国家进行抹黑、 进行呃诋毁吧， 尤其是涉及到中国人权问题的之后， 嗯， 中国政府它一贯的就是颠倒黑白。 خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈزلۈكسىز ھالدا ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دېموكراتىك دۆلەتلەرنى قارىلاپ، ئۇلارنى ھۇجۇم نىشانى قىلىپ كەلدى. بولۇپمۇ كىشىلىك ھوقۇققا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە خىتاي ھۆكۈمىتى ئاق قارىنى ئاستىن ئۈستۈن قىلىۋېتىدۇ، شىنجاڭ مەسىلىسى ئۇنى ئەڭ بىئارام قىلىدۇ. چۈنكى ھازىر شىنجاڭ مەسىلىسى خەلقئارادا ئىنتايىن چوڭ تەسىر قوزغىدى. ئەڭ ئاز دېگەندىمۇ يەتتە دۆلەت ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتتى. ئۇندىن باشقا، تاراتقۇلار، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىمۇ بۇ مەسىلىلەرگە جىددىي دىققىتىنى ئاغدۇردى. ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى كۆپلىگەن دۆلەتلەر بۇنىڭغا قارىتا بىر قىسىم قانۇنىي بەلگىلىمىلەرنى ئېلان قىلىپ، خىتاي ئەمەلدارلىرى ۋە شىركەتلىرىگە قارىتا جازالاش تەدبىرلىرىنى قوللىنىۋاتىدۇ. ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلەنگەن مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش دېگەنگە ئوخشاش. شۇڭا بۇ ئەھۋاللار خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنى قاتتىق غەزەپلەندۈرگەن.

ماقالىدا يېزىپتۇ، تۈركىيەنىڭ بىر نەچچە دۆلەتنىڭ ئەلچىلىرى ئۇ يەردە سۆز قىلىپ، خىتاينىڭ سىياسىتىنى قوللىدى، بۇ يەردىكى ئۆزگىرىشلەرنى ھېس قىلىپ ماختىدى دەپتۇ. بىز بىلمەيمىز، راست دېدىمۇ، دېمىدىمۇ. ئەمما لېكىن بۇلارنىڭ بېرىشى، شۇ يەردە خىتاي بىلەن بىر ئۈستەلدە ئولتۇرۇشى، ئەلۋەتتە خىتايغا بىر شارائىت يارىتىپ بەردى، سەھنە قىلىپ بەردى. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بۇ سەھنىدىن. ئوبدان پايدىلىنىپ، خەلقئاراغا يەنە داۋاملىق كۆز بويامچىلىق ھەم ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ ۋەھشىي سىياسىتىنى بۇرمىلاپ، ئۆزىنىڭ ئابرۇيىنى ئوڭشاش، شۇ ئارقىلىق يېڭى بىر دىپلوماتىيە جەھەتتە بۆسۈپ چىقىش، شۇنى كۆزلەۋاتىدۇ.
ئېلشاد ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان

خىتاي بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشنى مەقسەت قىلماقتىكەن. بىرىنچى سەۋەبى شۇ خىتاينىڭكى جازاغا ئۇچرىغانلىقى. ئۇيغۇرلارغا قىلغان مىللىي قىرغىنچىلىق ئىقتىسادىي جەھەتتىن مەيلى خىتاينىڭكى ئۆزىنىڭ دۆلەت ئابرۇيى جەھەتتىن ھەممىسىدە چوڭ زەربىگە ئۇچرىدى. بۇ يەردە مىللىي قىرغىنچىلىق بولغان. بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنى ئون نەچچە دۆلەت ئېتىراپ.

يۈزىنى ئۆزگەرتتى ئەمدى قوپۇپ، بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنى پەردازلاش خەلقئاراغا بۇنى باشقىچە كۆرسىتىش ئۈچۈن چەت ئەلدىكى ياكى چەت ئەللىك خىتايدا ياشاۋاتقان ھەممىسىنى سەپەرۋەر قىلىپ، بۇلارنىڭ ئاغزى ئارقىلىق دۇنيانى يەنە داۋاملىق ئالداپ ۋە ئۆزىنىڭ مىللىي قىرغىنچىلىقنى داۋاملاشتۇرۇشقا شۇنىڭغا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ.
ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى يەنە ما شىڭرۈينىڭ ئىككى ھەپتە ئىلگىرى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدە زىيارەتتە بولغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتى. ئوتتۇرا ئاسىياغا باردى، ئىككى ھەپتىنىڭ ئالدىدا ما شىڭرۈي ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇ بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىزغا يەنە مەلۇم دەرىجىدە ئىقتىسادتا ئۇلارغا يول ئېچىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭمۇ ئازراق خىتاي تەرەپتە تۇرۇپ، خىتاينىڭ سىياسىتىنى كۆز يۇمۇشىغا ماقۇلغا كەلتۈردى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە شى جىنپىڭ ئۆزىمۇ خەلقئاراغا ئۆزىنى قايتا بىر يېڭى بىر قىياپەتتە كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇشى بىلەن بىللە، بۇ ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنىمۇ ئۆزگەرتىپ، پەردازلاپ دۇنياغا تونۇشتۇرماقچى. بۇ ئارقىلىق بىرىنچى، خىتاينىڭ ئابرۇيىنى، ئۇنىڭدىن قالسا شى جىنپىڭنىڭكى ئوبرازىنى ئۆزگەرتىش، ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭ ئىقتىسادىنى ياخشىلاش. بۇ مەقسەت. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ما شىڭرۇينىڭ شۇ قېتىملىق زىيارىتىدىكى مەقسەتمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى پەدەزلەش ۋە شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتى مەزگىلىدىكى خىتاي ئوبرازىنى ياخشىلاشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىق ئۆتكەن ھەپتە ئاكىسى تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ زۇكام سەۋەبلىك دوختۇرخانىغا ئاپىرىلغانلىقى ۋە ئەتىسى دوختۇرخانىنىڭ جىددىي قۇتقۇزۇش بۆلۈمىدە جان ئۈزگەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر تاپشۇرۇۋالغان ئاكىسىنىڭ بۇ ئۇشتۇمتۇت ئۆلۈمى ۋە دېيىلگەن ئۆلۈم سەۋەبى قەلبىنۇر سىدىق ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ گۇمانىنى قوزغىغان ئىدى مۇخبىرىمىزنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئالاقىدار ئىدارە ئورگانلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا دائىرىلەرنىڭ ئۈرۈمچىدىكى بىر قىسىم ئىدارە جەمئىيەتلەرگە تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ ئائىلىسىنى يوقلاپ بارماسلىق ھەققىدە مەخسۇس ئۇقتۇرۇش قىلغانلىقى ئاشكارىلاندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. زۇكام سەۋەبلىك دوختۇرخانىغا بارغان تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ دەرھاللا جىددىي قۇتقۇزۇش بۆلۈمىگە ئېلىنىشى ۋە ئەتىسى جان ئۈزگەنلىكى، ئۇنىڭ ئۈستىگە سىرلىق ئۆلۈمنىڭ سىڭلىسى قەلبىنۇر سىدىق ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە گۇۋاھلىق بېرىپ قايتقىنىدا يۈز بەرگەنلىكى مەرھۇمنىڭ ئۆلۈم سەۋەبى ھەققىدە ھەر خىل گۇمانلارنى پەيدا قىلغان قەلبىنۇر سىدىق ئاكىسىنىڭ ئۆلۈم سىرىنى يېشەلمەي تۇرغان پەيتتە ئۈرۈمچىدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىدىن تېلېفون كېلىپ ئۆزلىرى بىر كۈن ئاۋۋال دېگەن ئۆلۈم سەۋەبىگە تۈزىتىش بەرگەن يەنى تۇرسۇنجاننىڭ دوختۇرخانىغا زۇكام سەۋەبلىك ئەمەس يوشۇرۇن يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ بارغانلىقى ئەسكەرتىلگەن ۋە قەلبىنۇرنىڭ مۇشۇنداق چۈشىنىشى ۋە چۈشەندۈرۈشى تەلەپ قىلىنغان ئەتىسى يەنە بىر تېلېفون كەلدى راست جىيەن ئوغلۇمدىن. ئىككىنچى جىيەن ئوغلۇم قايناپ سىماش بىر مەھەلدە ماڭا. شۇ ئايال ماڭا تېلېفون ئۇرۇپتۇ. ۋاي قەلبىنۇر، ئاشۇ ئاكام يوشۇرۇن يۈرەككەنتۇ، يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ كېتىپ مۇشۇنداق بوپتىكەن، دېسەك بوپتىكەن، بۇ پەقەت بولمىدى قاراڭ، بۇ خەۋەرلەر تارقىلىپ كەتكەن ئوخشايدۇ دېدى. مەن نېمە ئۈچۈن يالغان ئېيتىدىكەنمەن، ئاكام ساقمۇ ساق كىرىپ ئۆلۈكى چىققان تۇرسا، مەن ئۆزۈم ئۆيگە كېتىپ بارسام دېدىم. دېسەم ياق، ئاشۇنداق دېسەك بوپتىكەن دېدى.
بۇ تۈزىتىش تەلىپىگە. ئاكىسىنىڭ ئۆلۈم ئۇزىتىش ئىشلىرىغا دۆلەت بىخەتەرلىك ساقچىلىرىنىڭ ئارىلاشقانلىقى قېتىلىپ ئۇنىڭ ئەسلىدىنلا مەۋجۇت گۇمانىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرغان ئەمدى بۇنى دېسەك بوپتىكەن دېگەن چاغدا يەنە بىز خاتا دەپ ساپتۇق بىز ئۇقماي قاپتۇق دەيدىغان گەپ يوق ئەسلى بۇنداق دېيىلمەسلىكى كېرەكتى بۇنى باشقىچە دېيىلىشى كېرەكتى دېگەن گەپ بولاتتىدا بۇ يەردە قىلدى. ئاشۇنداق بولغاندا مەجبۇرىي سۆزلەتكەندەك. توغرا، مەن شۇنىڭغا قەتئىي رەددىيە قىلدىم، شۇنداق ئاچچىقىم كەلدى. نېمە ئۈچۈن مەن بىكار ئۆزگەرتىمەن، نېمە ئۈچۈن يالغان ئېيتىمىز بۇ يەردە دېسەم، ھوي ياق، ماقۇل دەڭ، ئاشۇنداق دېسەك بوپتىكەن دېدى. شۇ كۈنىلا مانا شۇ دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭ نېمە ئۈچۈن تېلېفون ئۇرىدۇ بۇ سىرلىق ئۆلۈم بولمىسا دەڭە، نېمە ئۈچۈن خەۋەر قىلىسىلە دەپ ئاشۇنداق قىلدى ئەمدى. بۇ يىل ئاتمىش يەتتە ياشقا كىرگەن تۇرسۇنجان سىدىق ئۈرۈمچى سايباغ رايونلۇق شەھەر قۇرۇلۇش باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ سابىق ئىدارە باشلىقى بولۇپ، ئۇ بۇنىڭدىن بەش يىل ئاۋۋال

سايباغ رايونلۇق شەھەر قۇرۇلۇش ئىدارىسى خادىمى ئۆزىنىڭ تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ ئۆلۈمىدىن خەۋەر تاپقانلىقى ئەمما سابىق خىزمەتدىشىنىڭ ئائىلىسىگە ھال سوراپ بارمىغانلىقىنى بايان قىلىش ئارقىلىق بۇ ئۆلۈم مۇراسىمى ئىشىغا دۆلەت بىخەتەرلىك كۈچلىرىنىڭ قول تىققانلىقىدىن شەپە بەردى ياق بارمىدۇق. بولمىسا خەۋىرىڭلار بولدىمۇ؟ ھەئە. ئۇمۇ سابىق خىزمەتدىشىنىڭ ئۆلۈم سەۋەبى ھەققىدە مەلۇمات بېرەلمىدى. قەلبىنۇر سىدىقنىڭ دېيىشىچە، مەرھۇم سايباغ رايونلۇق ھۆكۈمەتتە قىرىق يىلچە خىزمەت قىلغان ۋە ھەرقايسى بۆلۈملەردە ئەمەل تۇتقان بولۇپ، ئۇ جەمئىيەتتە ھەر ساھە كىشىلەر بىلەن كەڭ دوستلۇق ئورناتقان ۋە جامائەتچىلىك ئىشلىرىدىمۇ كۆزگە كۆرۈنگەن. ئاكام ھەممە نەچچە بۆلۈملەردە ئىشلەپ چىققان، ئىنتىزام تەكشۈرۈشلەردىمۇ ئىشلىگەن. رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭكى. ئۇنىڭغىچە بۇ ئاكامنىڭ مۇناسىۋەتلىرى بەك ياخشى ئىدىغۇ. ئۆزىنىڭ ئالاقە قىلىش دائىرىسى بەك كەڭرى. ئۆزىلىكى بەك خۇشچاقچاق، قىلىقى مۇنداق مەرد، مەردانە ئادەمتى. بىر سورۇنلاردا ئاكام بولمىسا بولمايدىغان دەرىجىدە شۇنداقلا. بىر ھەقىقەتەنمۇ ھاياتىدا بىرەر خىتايغا بىر باش ئېگىپ باققان يا بىر خىتايدىن قورقۇپ باققان ئىنسان ئەمەس. ھەتتا مەنتىقە باساتتىن تولا. بولۇپمۇ خىزمەت ئېھتىياجى سەۋەبلىك ئۈرۈمچىدىكى قانۇن ساھەسىدىكىلەر بىلەن ئۇزۇن مەزگىل زىچ ئالاقىدە بولغان ئىكەن شۇڭا بىز سايباغ رايونلۇق تەپتىش مەھكىمىسىگە تېلېفون قىلىپ تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ ئۆلۈم مۇراسىم ئىشلىرى ھەققىدە مەلۇمات سورىدۇق ۋەي. ھە قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ

بىلدۈردى. سىز ئۆزىڭىز باردىڭىزمۇ شۇ ئۆلۈمگە؟ بۇ خىزمەت ساھەيىڭلار ئۆزئارا يېقىن كېلىدىغۇ. بارماڭلار دېگەن يەرگە بارمايمىزغۇ ئادەتتە. ئۇنداقتا شۇ ئائىلىگە بارماڭلار، بۇ ئۆلۈم بولغان ئۆيگە بارماڭلار دېگەن بىر ئۇقتۇرۇش بارمۇ؟ ياكى يىغىن بارمۇ ئېچىلغان؟ بار، بار، بار. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، بۇنىڭدىن بىر ھەپتە بۇرۇن، يەنى تۇرسۇنجان سىدىق جان ئۈزگەن كۈنى دائىرىلەر سايباغ رايونىدىكى ئىدارە جەمئىيەتنىڭ ئۇيغۇر ئىشچى خىزمەتچىلىرىگە مەزكۇر مۇسىبەتلىك ئائىلىنى يوقلاپ بارماسلىقنى بۇيرۇغان. ھەممە ئىشلارنى بىلىمىز. ئۇلارنى تۇمبا قىلىپ نېمە قىلدى؟ بۇ ھەقتە مەخسۇس ئېچىلغان يىغىندا بۇ ئۆلۈم خەۋىرىنى ئۆز ئىچىدە بىلىپ قېلىش ۋە باشقىلارغا تارقاتماسلىق تەلەپ قىلىنغان بۇ ئىدارىدىكى يەنە بىر خادىممۇ مەزكۇر ئۇقتۇرۇشتىن خەۋەر تاپقانلىقى ۋە بۇ ئۆلۈم خەۋىرىنىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكى سۈپىتىدە چىڭ تۇتۇلۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان ئاھالىلەردىن بىرىنىڭ بايان قىلىشىچە، تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ ئائىلىسى مۇسىبەتكە دۇچ كەلگەن كۈندىن ئېتىبارەن دۆلەت ئامانلىق ساقچىلىرى تەرىپىدىن نازارەت قىلىنغان. مەرھۇمنىڭ جەسىتى ساقچىلار نازارىتى ئاستىدا ئۈرۈمچىدىكى گۈلساي زەرەتگاھلىقىغا دەپنە قىلىنغان. ئائىلە ئەزالىرى ۋە بىۋاسىتە تۇغقانلاردىن باشقىلارنىڭ ئۆلۈم مۇراسىم ئىشلىرىغا قاتنىشىشىغا رۇخسەت قىلىنمىغان مەزكۇر مەھكىمىدىكى يەنە بىر خادىم يۇقىرىقى چەكلىمىلەرنىڭ تۇرسۇنجان سىدىقنىڭ چەت ئەلدىكى سىڭلىسىنىڭ يەنى قەلبىنۇر سىدىقنىڭ كاشىلىسى سەۋەبلىك كېلىپ چىققانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى مەسىلەن ئاشنا زەرەتگاھلىققا چىقتىڭ چىقمىدىڭلا ئاشنا بۇ ياق ئۆلەي نەر ۋاقىت يوقمۇ ياق ئۇنداق چىقماي ۋاقىت يوقمۇ ياكى بۇ ئۇقتۇرۇشتا بىلدۈرۈلگەنلىكى ئۈچۈن ئۈچۈن چىقماڭلار دېگەنلىكى ئۈچۈنمۇ توغرا توغرا شۇ ئاشنا ئۇقتۇرۇشلارنى چۈشەندۈرگەنلىكى ئۈچۈن بىز چىقمايمىز ئۇنداق يەردىن